SBS Radio ພະຍາດກາມະໂລມກຳລັງແຊກແຊງໂລກມະນຸດຢູ່ World Health Organization ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ບອກເຕືອນວ່າ ຄົນໃນໂລກນີ້ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ຈະເປັນພະຍາດຕິດແປດກັນຜ່ານກາມະໂລມ ວ່ານີ້ເປັນໃນ ແຕ່ລະມື້ລະວັນ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພະຍາດກາມະໂລມ ແມ່ນເປັນຊະນິດທີ່ປ້ອງກັນໄວ້ໄດ້ ຫຼື ຖືກປິ່ນປົວໄດ້ ແຕ່ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເນັ້ນວ່າ ບາງຊະນິດນັບມື້ນັບເປັນການຍາກຊາທີ່ຈະປິ່ນປົວໂດຍຢູກຢ າຂ້າພະຍາດແບັກເທເຣຍ ຄືຢາ antibiotics ເພາະບາງຊະນິດດື້ດ້ານຢູກຢາດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ ຢາເປນິຊີລິນ ສະເຕັບໂຕໄມຊິນ ການາໄມຊິນ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ພະຍາດກາມະໂລມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕິດແປດກັນ ໄດ້ງ່າຍກໍຕາມ ເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໄດ້ ໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ຄົນເຮົາ 1 ລ້ານຄົນ ຕິດພະຍາດກາມະໂລມຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງຈາກ 4 ຊະນິດທີ່ເປັນພະຍາດທີ່ຖືກປິ່ນປົວໄດ້ ການຕິດແປດກັນນີ້ ແມ່ນຕິດແປດກັນຜ່ານເພດສຳພັນກັນ ໃນໜັງສືລາຍງານໃໝ່ອັນໜຶ່ງ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກບອກເຕືອນວ່າ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວຊີ້ບອກວ່າ ຄົນໜ້າໃໝ່ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 376 ລ້ານຄົນ ເປັນພະຍາດນັ້ນໃນແຕ່ລະຟ້ າລະປີ ຄືຊະນິດ ຄລາມີເດຍ ໂຄໂນເຣຍ ແລະ ຊີຟີລິສ ພະຍາດຊະນິດຄລາມີເດຍ ເປັນພະຍາດທີ່ຕິດແປດກັນ ໂດຍແມ່ພະຍາດແບັກເທເຣຍທີ່ມີຊື່ວ່າ ຄລາມີເດຍ ແທຣໂກເມຕິສ ຫຼາຍຄົນເປັນມັນ ໂດຍບໍ່ມີວີ່ແວວ ວ່າເປັນມັນ ແຕ່ກໍແຜ່ຜາຍມັນໄດ້ ມັນບຸກລຸກຊ່ອງປັດສະວະ ຊ່ອງຄອດ ຮູກົ້ນ ຮູຄໍ ຕາ ບ່ອນສຸດຂອງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ວີ່ແວວຂອງມັນແມ່ນ ເປັນໜອງ ເມື່ອຖ່າຍເບົາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ປົກກະຕິ ເຈັບແສບ ໝາກໄຂ່ຫຳໃຄ່ ໂຄໂນເ ຣຍ ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍເປັນພະຍາດນີ້ໄດ້ຜ່ານເພດສຳພັນທຸກຢ່າງ ຮ່ວມດ້ວຍຈູບກັນ ມັນກໍບຸກລຸກດັ່ງດຽວກັບຄລາມີເດຍ ແຕ່ກໍບຸກລຸກຂໍ້ແຂນຕ່າງໆ ສ່ວນມາກຜູ້ຊາຍມັກຈະເປັນມັນ ມັນເກີດມາຈາກແມ່ພະຍາດ ນີເຊເຣຍ ໂຄໂນເຣຍ ລູກທີ່ກຳລັງເກີດກໍສາມາດ ຕິດພະຍາດນີ້ໄດ້ ແລະ ມັນພາໃຫ້ເປັນ HIV ໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ຖືກປິ່ນປົວ ວີ່ແວວຂອງການເປັນມັນມີເຊັ່ນວ່າ ມີໜອງໄຫຼອອກມາ ເຈັບໜັງທີ່ປົກຫຸ້ມໂຄຍ ຫຼື ໜັງນັ້ນໃຄ່ ຂຶ້ນ ເຈັບໝາກໄຂ່ຫຳ ຫຼື ໜັງໝາກໄຂ່ຫຳ ເຈັບ ຫຼື ຍ່ຽວເລື້ອຍໆ ຮູກົ້ນອອກໜອງ ຄັນ ເຈັບ ອອກເລືອດ ຫຼື ເຈັບບາດວ່າຖ່າຍໜັກ ຄັນ ມີຄວາມຍາກຊາ ໃນເມື່ອກິນນັ້ນກິນນີ້ ຫຼື ລິມໂນດຂອງຄໍໃຄ່ ເຈັບຕາ ຮູ້ສຶກກັບແສງສະ ຫວ່າງໂພດໄປ ຫຼື ຕາອອກຂີ້ຕາທີ່ເປັນຄ້າຍກັບໜອງ ຂໍ້ແຂນແດງ ໃຄ່ ອຸ່ນ ເຈັບ ສຳລັບຜູ້ຍິງນັ້ນ ມີຄວາມເຈັບໃນເມື່ອຮ່ວມເພດສຳພັນ ເປັນໄຂ້ ມີໜອງອອກມາຈາກຫີ ຫີໃຄ່ ພາຍຫຼັງຮ່ວມເພດສຳພັນແລ້ວເລືອດອ ອກ ຮາກ ແລະ ເຈັບທ້ອງ ຫຼື ຕະໂພກ ເຈັບ ຫຼື ຍ່ຽວເລື້ອຍໆ ເຈັບຮູຄໍ ຄັນ ກືນຍາກ ລິມໂນດໃນຄໍໃຄ່ຂຶ້ນ ເຈັບຕາ ຮູ້ສຶກຫຼາຍໂພດກ່ຽວກັບແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຕາອອກຂີ້ຕາທີ່ເປັນຄ້າຍກັບໜອງ ຂໍ້ກະດູກແດງ ໃຄ່ ອຸ່ນ ແ ລະ ເຈັບ ອາການອື່ນໆຂອງພະຍາດໂຄໂນເຣຍກໍມີຕື່ມອີກ ເຊັ່ນວ່າ ຄັນ ອອກເລືອດ ຫຼື ເຈັບເມື່ອຖ່າຍໜັກອອກມາ ຮູກົ້ນອອກໜອງ ຊີຟີລິສເກີດມາຈາກແມ່ພະຍາດແບັກເທເຣຍ ຊີຟີລິສວາໂທ ທີ່ໂດຍກົງແລ້ວຈະ ຕິດແປດແຜ່ຜາຍໂດຍເພດສຳພັນ ມັນເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍບໍ່ເຈັບແສບຫຍັງ ຈາກເປັນບາດເປັນຕຸ່ມຄືໂຊ ຢູ່ທີ່ອະໄວຍະວະເພດ ຮູກົ້ນ ແລະ ປາກ ມັນຕິດແປດກັນຜ່ານໜັງ ຫຼື ນ້ຳເມືອກຂອງໜັງຈາກການແຕະຕ້ອງໂຊນັ້ ນ ວີ່ແວວຂອງຊີຟີລິສ ແມ່ນວ່າເລີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ວີ່ແວວຂອງມັນແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນຕອນຕົ້ນໆແມ່ນວ່າເປັນໂຊນ້ອຍໆ ໂຊເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ແມ່ພະຍາດຊີຟີລິສເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍ ມັ ກຈະເປັນໂຊນັ້ນຢູ່ໂຄຍ ແລະ ໃນຫີ ແລະ ຮູກົ້ນ ໂຊມັນດີເອງພາຍໃນ 3 ມື້ ຫາ 6 ສັບປະດາ ແຕ່ກໍອາດເປັນແນວອື່ນເພີ່ມຈາກຂັ້ນຕົ້ນໆນັ້ນ ເຊັ່ນ ອອກຕຸ່ມຢູ່ກັບບັກແອວ ແລ້ວລາມໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ ທີ່ໃນທີ່ສຸດໄປເປັນ ທີ່ອົ້ງມື ແລະ ສົ້ນຕີນ ຕຸ່ມຈະຄັນອາດເປັນດັ່ງຂີ້ກະຕອດທີ່ຂຶ້ນຢູ່ໃນປາກ ຫຼື ບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ບາງຄົນກໍຜົມຫຼົ່ນ ເຈັບປວດກ້າມເນື້ອ ເປັນໄຂ້ ເຈັບຮູຄໍ Lymph node ໃຄ່ ວີ່ແວວເຫຼົ່ານີ້ອາດໝົດໄປພາຍໃນໜຶ່ງສັບ ປະດາ ຫຼື ຫັນມາເປັນໃໝ່ໃນໄລຍະດົນນານເຖິງໜຶ່ງປີພຸ້ນ ແລະ ໃນຂັ້ນລະດັບທີ 3 ມີຢູ່ວ່າຄົນປະມານ 15-30 ເປີເຊັນທີ່ເປັນຊີຟີລິສບໍ່ປິ່ນປົວມັນ ແລ້ວມັນຈະກັບກາຍເປັນລະດັບຂັ້ນທີ 3 ທີ່ມັນກໍບຸກລຸກສະໝອງ ເສັ້ນປະສ າດ ຕາ ຫົວໃຈ ເສັ້ນເລືອດ ຕັບ ກະດູກກະດ້ຽວ ແລະ ຂໍ້ແຂນ ນີ້ອາດເປັນຂຶ້ນໃນຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີຈາກອາການແລກໆ ທີ່ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ຖືກປິ່ນປົວ ແລະ ອີກຂັ້ນໜຶ່ງແມ່ນວ່າລູກນ້ອຍສາມາດເປັນມັນຈາກອະໄວຍະວະ ໃນມົດລູກທີ່ກັ່ນຕອງເລືອດ ນ້ຳຕານ ອາກາດ ແລະ ອາຫານຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າໄປຫາລູກນ້ອຍໃນທ້ອງຜ່ານເສັ້ນແຮ່ ຫຼື ເປັນມັນຈາກການຄອດອອກມາ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລູກນ້ອຍທີ່ເປັນມັນ ແມ່ນບໍ່ມີວີ່ແວວຂອງອາກາ ນ ກະທັ້ງທີ່ເປັນຕຸ່ມໃນອົ້ງມື ແລະ ສົ້ນຕີນກໍຕາມແຕ່ ວີ່ແວວໃນພາຍຫຼັງມີເຊັ່ນ ຫູໜວກ ແຂ້ວບໍ່ສົມບູນ ດັງຍຸບ ທ່ານ ດຣ. ມາລິນີ ເທເລີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດແປດການຜ່ານກາມາລົມ ທີ່ເປັນຜູ້ຄິດຂຽນໜັງສືລາຍງານນັ້ນ

156 ລ້ານຄົນເປັນຊະນິດ Trichomoniasis ພະຍາດນີ້ເປັນຊະນິດທີ່ຮຽກວ່າ ປາຣາຊິໂທ ມັນຮູ້ ຫຼືວ່າຮຽກກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າແມ່ນ ທຣິກ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ການບຸກລຸກໂດຍພະຍາດທຣິກ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂ ດໂດດດ່ຽວ ແລະ ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລັດ Northern Territory ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ

ການຢຶດຢື້ເຖິງການດູແລໄດ້ ແລະການເສຍຄ່າການດູແລ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ຫ່ວງໃຍນຳ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໃໝ່ຢ່າງຖາວອນ ຄືຄົນ migrant ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ຮູ້ເຫັນຄົນເ ຖິງ 127 ລ້ານຄົນເປັນຊະນິດ chlamydia ເມື່ອເກືອບເຖິງ 90 ລ້ານຄົນເປັນຊະນິດ gonorrhea ຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານຄົນເປັນ syphilis ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ບ່ອນທີ່ເປັນແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ແຜ່ຜາຍໂລກກາມະໂລກຕ່າງ ໆ ແມ່ນຢູ່ທີ່ປ່າກ້ວຍ ແຖວໆຂົວຫຼວງ ໂນນຕານ ສີເມືອງ ແຄມຂອງ ປ່າຜັກບົ້ງ ໂພນສະອາດ ລົງສີນ້ອຍ ສາຍລົມ ບ້ານຕາພອງ ສາມແຍກ ໃນຄຸ້ມນາໄຊ ສີສັງວອນ ສາມແຍກຈິນາຍໂມ້ ໂຮງແຮມຕ່າງໆ ບາຕ່າງໆ ດັ່ງ ໃນຄຸ້ມດົງປາລານ ບ້ານຝ້າຍ ບາໂລລິຕາ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ທີ່ເປັນບ່ອນເປີດເຜີຍຫຼືລັບ ຫຼືລຶກລັບ ໃນປີ 2018 ສະຖາບັນ Australian Institute of Health and Welfare ລາຍງານວ່າ ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນຊະນິດຕ່າງໆນັ້ນ

urethra where the urine comes out or throat or or ພະຍາດກາມະໂລກຕິດແປດກັນໄດ້ງ່າຍວ່າຊັ້ນ ແລະເພິ່ນກໍເວົ້າວ່າ ພະຍາດຊະນິດຕ່າງໆນັ້ນຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ມີວີ່ແວວໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນໃນຕອນຕົ້ນ ໂດຍນີ້ ຄົນເຮົາສາມາດຕິດແປດມັນໃສ່ຄົນອື່ນ ກ່ ອນທີ່ຈະຮູ້ວ່າເປັນມັນ ແລະຕ້ອງການການປິ່ນປົວ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກບອກເຕືອນວ່າ

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະໄປໃຫ້ກວດດູເບິ່ງໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ຊະນິດຊີຟີລິສຊື່ໆເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍຕາຍໃນທ້ອງເຖິງປະມານ 200,000 ຄົນ ນີ້ເປັນສາເຫດນຳໜ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍເດັກນ້ອຍອ່ອນ ຄືເປັນ ຮອງຈາກພະຍາດໄຂ້ປ່າມາເລເຣຍ ດຣ ເທໂອໂດຣາ ວີ ພະນັກງານການແພດກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດແປດ

ນີ້ໃສ່ໃຈຄໍກັບກາມະໂລກກໍເປັນສິ່ງທີ່ມີຜົນສະທ້ອນໃສ່ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນພະຍາດກາມະໂລກຕ່າງໆ ໜັງສືລາຍງານຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີພຶດຕິການບອກສອນອັນດີກ ວ່າເກົ່າ ແລະ ລະອຽດກ່ຽວກັບເພດສຳພັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຢຶດຢື້ເຖິງການກວດ ແລະ ການປິ່ນປົວໄດ້ງ່າຍດາຍ

ກ່ຽວກັບພະຍາດກາມະໂລກ ເມື່ອທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍດີກວ່າບາງປະເທດຕ່າງໆ ແມ່ນວ່າມັນມີຊ່ອງທີ່ຈະຖືກຟື້ນຟູຂຶ້ນຢູ່ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍທັງຫຼາຍໃຫ້ລະມັດລະວັງເດີ ຖ້າຫາກວ່າເປັນນັກຕີນັກຕ່ອຍ ທີ່ ໃຊ້ກຳປັ້ນລ້ອນ ຄືບໍ່ໃສ່ນວມ